SBS Radio ດັ່ງທີ່ໄດ້ລາຍງານຂ່າວຄາວກ່ຽວກັບການຈະປະທ້ວງການແຂ່ງຂັນຕີກອຟ ທີ່ວ່າແມ່ນສະຖານທູດສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໃນນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາ ຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເ ລຍ ຈະຈັດຂຶ້ນ ອັນໝາຍເຖິງລັດຖະບານສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວຈັດຂຶ້ນນັ້ນ ແມ່ນວ່າບັດນີ້ມັນມີການປະທ້ວງຂຶ້ນແລ້ວ ໃນຄຸ້ມແຫ່ງໜຶ່ງຂອງນະຄອນຊິດນີ ລັດນິວເຊົາແວລ ປະເທດອົດສະ ເຕຣເລຍ ໃນວັນອາທິດທີ 9 ມິຖຸນາ 2019 ໃນເວລາປະມານ 10 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 12 ໂມງທ່ຽງ ຂະບວນການລາວນອກຕ່າງໆ ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍທີ່ປະທ້ວງນັ້ນ ມີຫຼາຍອົງການຈັດຕັ້ງ ເຊັ່ນວ່າ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີ ຊື່ວ່າ Free Laos Campaign ແລະ ອື່ນໆ ຮ່ວມດ້ວຍສະມາຊິກຖັນແຖວຂອງສະມາຄົມຕ່າງໆຕື່ມອີກດ້ວຍ ກ່ຽວກັບການປະທ້ວງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າມີໂອກາດສຳພາດທ່ານ ກິ ມາໄລຄຳ ສະມາຊິກ ຫຼືວ່າຖັນແຖວຄົນໜຶ່ງຂອງ Free Laos Campaign ດັ່ງຕໍ່ໄ ປນີ້ ທ່ານ ກິ ກ່ຽວກັບເລື່ອງປະທ້ວງໃນມື້ນີ້ນີ້ນາ ວັນອາທິດທີ 9 ມິຖຸນານີ້ນາ ຢູ່ໃສເນາະ ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃສ ຢູ່ ອ່າ ອ່າ
ສະໜາມກອບ ເກລນໄພ ເດີ້
ຢູ່ ຢູ່ ຢູ່ໃສເນາະ ຊິດນີບໍ່
ຢູ່ຊິດນີ Campbelltown ເມືອງ Campbelltown ຊິດນີ ໂອ ລັດນິວເຊົາແວລ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນລະ ຖືກຕ້ອງ ແລ້ວພວກທ່ານມາປະທ້ວງນີ້ ປະທ້ວງຫຍັງເນາະ ກະປະທ້ວງໃນນາມທີ່ວ່າ ທູດລາວເພິ່ນຕັ້ງອົງການມາຕີກອບຢູ່ ໃນສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ ທູດລາວຄອມມູນິດ ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາຫັ້ນເປັນ ອ່າ ເຊື້ອລາວເສລີເນາະ ທີ່ບໍ່ມັກຄອມມູນິດຈຶ່ງໄດ້ໜີມາ ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ພາຕັ້ງ ຊັກຊວນວອນຕ້ານໝູ່ມາຕໍ່ຕ້ານມັນເນາະ ຄັນວ່າຕໍ່ຕ້ານນີ້ ມັນກ ະ ເປັນສິດທິຂອງທ່ານ ແຕ່ວ່າພວກເພິ່ນມາຕີກອບ ມັນກະແມ່ນສິດທິຂອງເພິ່ນນີ້ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມາຕໍ່ຕ້ານເນາະ ກະຄື ທູດນີ້ທຳມະດາຕ້ອງຢູ່ແຄນເບີຣາເນາະ ທູດບໍ່ຄວນສິມາພົວພັນກັບລາວຣີຟູຈີຢູ່ໃນເຂດນີ້ ຫ່ າງກັນສາມຮ້ອຍກວ່າກິໂລເນາະ ດັ່ງນັ້ນລະ ເຮົາຈຶ່ງພາກັນອອກມາຕໍ່ຕ້ານເນາະ ອັນ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈນີ້ ມື້ວານນີ້ຂ້າພະເຈົ້າສຳພາດບາງຄົນນີ້ ເຂົາເຈົ້າວ່າ ພວກນີ້ມາແບ່ງແຍກສັງຄົມລາວ ໂດຍ ການໃຊ້ການຕີກອບນີ້ແຊກແຊງເຂົ້າມານີ້ ອັນນີ້ມັນບໍ່ແມ່ນຕິ ເພິ່ນມາຕີກອບຊື່ໆ ເຂົາມາຕີກອບກັນໃນນາມທູດເນາະ ດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າກະ ກະຄືວ່າ ເຮົາຫັ້ນບໍ່ມັກແລ້ວວ່າ ພວກສິນຳກົ້ນທູດລາວແດງ ສະນັ້ນ ເ ຮົາກະຈຶ່ງມາ ອອກມາຕໍ່ຕ້ານ ເຖິງສິວ່າເປັນລາວຣີຟູຈີມານຳກັນກໍຕາມ ແຕ່ຕອນນີ້ເຂົາກະ ກັບເປັນລາວລີງລາວຄ່າງແລ້ວ ສະນັ້ນ ເຮົາກໍຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມາຕໍ່ຕ້ານຄືກັນເນາະ ອື ອັນນາ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເ ຂົ້າໃຈນີ້ ການເດີນຂະບວນປະທ້ວງນີ້ແມ່ນວ່າ ມາປະທ້ວງບໍ່ໃຫ້ສະຖານທູດມາແຊກແຊງ ອ່າ ມາງ້າງແງະສັງຄົມລາວໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍນີ້ ອັນນີ້ແມ່ນບໍ່ ອັນນັ້ນຖືກຕ້ອງແລ້ວ ຖືກຕ້ອງແລ້ວ ແຕ່ວ່າ ເປັ ນຫຍັງມາ ມາ ມາປະທ້ວງຢູ່ບ່ອນຕີກອບນີ້ ເພາະວ່າເພິ່ນ ເພິ່ນມາຕີກອບນະ ກໍທຸກສະຖານທີ່ ເມື່ອເຮົາເຫັນວ່າທູດມັນອອກມາຂົນຂວາຍ ຫຼືວ່າປຸກລະດົມມວນຊົນທີ່ໜີ ໜີໄພການເມືອງມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ນີ້ແລ້ວ ຊິ ຢູ່ສະຖານທີ່ແຫ່ງໃດແມ່ນພວກເຮົາຕ້ອງມາ ອືມ ແລ້ວກ່ຽວກັບເລື່ອງການປະທ້ວງນີ້ກໍແມ່ນ ແມ່ນວ່າອັນນ່າ ມັນມີຫຼາຍອົງການຈັດຕັ້ງມາປະທ້ວງຊັ້ນບໍ່ ກໍຮ່ວມກັນ ກໍມີຫຼາຍອົງການເນາະ ກໍມີສີ່ຫ້າອົງການເຂົ້າ ມາຮ່ວມກັນ ອົງການໃດແດ່ ກະມີຟຣີລາວແຄມເປນ ລັດຖະບານລາວພັດຖິ່ນ ລາວຢູໄນເຕັດ ແລ້ວກໍພັນທະມິດເນາະ ມີສາມສີ່ຫ້າອົງການເນາະ ທັງສະມາຄົມຕ່າງໆເດ ຊັ້ນ ສະມາຄົມນີ້ກໍ ກໍຄືກັນກັບລູກຫຼານສະ ມາຄົມນັ້ນລະທີ່ອອກມາປະທ້ວງ ແຕ່ວ່າຢູ່ຄົນລະອົງການ ອືມ ແລ້ວທ່ານຄິດວ່າການປະທ້ວງນີ້ໄດ້ຜົນບໍ່ເນາະ ໄດ້ຜົນຫຼືບໍ່ໄດ້ຜົນ ອັນນີ້ກະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຊາວ ໃຫ້ ໃຫ້ຊາວໂລກໄດ້ເຫັນເນາະ ເພາະວ່ານັກຂ່າ ວເຂົາກໍມາ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ວ່າມີແຕ່ນັກຂ່າວບ້ານເຮົາເນາະ ນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດເຂົາກໍມາຖ່າຍຮູບເຮົາ ອື ເຂົາກໍມາເຂົ້າສຳພາດເຮົາ ພວກຕຳຫຼວດເຂົາກໍມາສຳພາດເຮົາ ອື ດັ່ງນັ້ນ ຄຳວ່າໄດ້ຜົນນີ້ ຂ້າພະເຈົ້ າບໍ່ສາມາດຕັດສິນເນາະ ອື ແລ້ວນະ ພວກທີ່ວ່າວົງການຂ່າວຕ່າງໆ ອັນ ມາຖ່າຍທອດນີ້ ມັນມີວົງການຂ່າວຂອງພັກລັດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ມາຖ່າຍທອດຫຼືບໍ່ ອ່າ ຄຳວ່າຄອມມິວນິດຄື ຊິບໍ່ມີການຖ່າຍທອດເນາະ ເພາະສະນັ້ນລະ ກະຢາກໃຫ້ພີ່ນ້ອງຊາວລາວທົ່ວປະເທດໄດ້ຮັບຮູ້ໄດ້ຮັບຟັງນຳກັນວ່າ ອ່າ ຄອມມິວນິດບໍ່ຊິມາເອົາຂ່າວທີ່ເຮົາອັນນ່າຕໍ່ຕ້ານເຂົານີ້ ໄປອອກຂ່າວໃຫ້ຊາວໂລກໄດ້ ເຫັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງປະທ້ວງນີ້ນະ ຕາມທຳມະດານີ້ ສະຖານທູດເພິ່ນຊິຖ່າຍຮູບໄວ້ນີ້ນະ ຖ່າຍຮູບຜູ້ປະທ້ວງນີ້ນະ ຄັ້ງນີ້ເພິ່ນໄດ້ຖ່າຍຮູບໄວ້ຫຼືບໍ່ ອັນ ຖ້າລົດເຂົາເຈົ້າແລ່ນຜ່ານມານີ້ ເຂົາເຈົ້າກະຖ່າຍຮູບເອົາໄ ດ້ລະ ໂອ້ ກໍຕາມທຳມະດາດອກ ເພິ່ນມັກຖ່າຍຮູບ ລົດທູດເຂົ້າມາສອງຄັນ ແລ້ວຜ່ານໜ້ານີ້ ເຂົາເຈົ້າກະຍົກມືໃສ່ ແລ້ວກະຖ່າຍຮູບນຳ ອືມ ແລ້ວອັນນ່າ ຊາບວ່າມີຄົນລາວອົບພະຍົບຢູ່ລັດນິວເຊົາເວວ ມາຕີກ໊ອບແ ຂ່ງຂັນກັບເພິ່ນຊັ້ນບໍ່ ກະ ກະມີລູກຫຼານລາວອົບພະຍົບເຮົາລະ ມາຕີກ໊ອບນຳ ອ່າ ສະຖານທູດນີ້ນະ ຫຼາຍບໍ່
ລາວເລງຫຼາຍບໍ່ ບໍ່ຫຼາຍປານໃດ ບໍ່ຫຼາຍ ໂອ້ ບໍ່ຫຼາຍເນາະ ແລ້ວບັດນີ້ນີ້ ກ່ຽວກັບເລື່ອງການປະທ້ວງນີ້ ສະຖານທູດ ຫຼືວ່າພວກທີ່ວ່າມາຕີກ໊ອບ ອັນ ໄດ້ມາວາຈາ ຫຼືວ່າເວົ້າແນວໃດແນວໜຶ່ງກັບພວກທີ່ວ່າປະທ້ວງນີ້ ຫຼືບໍ່ ບໍ່ມີ ບໍ່ກ້າລົງລົດມາຫາ ໂອ້ ບໍ່ ບໍ່ກ້າອອກມາເລີຍ

ມັນກໍແປກຢູ່ ແຕ່ວ່າສະຖານທີ່ຕີກ໊ອບນີ້ແມ່ນສະຖານທີ່ສາທາລະນະຊົນ ຫຼືວ່າຄົນທຳມະດາສາມັນ ຫຼືວ່າໃຜມາຕີກ໊ອບກໍໄດ້ນີ້ ແມ່ນວ່າກະແປວ່າຄົນລາວອົບພະຍົບທີ່ມາຮ່ວມການຕີກ໊ອບ ຫຼືວ່າສະຖານທູດກໍມີສິດ ມາໄດ້ ແລ້ວກໍພວກທ່ານກໍມາປະທ້ວງໄດ້ ກໍແປວ່າເປັນການປະທະກັນນີ້ນະ ມັນບໍ່ມີເລື່ອງມີລາວຫຍັງເກີດຂຶ້ນຕິ ສະຖານທີ່ກ໊ອບແຫ່ງນີ້ກໍຄືເປັນສະຖານທີ່ຂອງ private ເນາະ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າ ພວກຂ້າພະເຈົ້າກໍ ຢູ່ກັບ ໂຕທາງເຂົ້າໜ້າ ອ່າ ໜ້າ ໜ້າ ໜ້າກ໊ອບນີ້ເນາະ ໜ້າໂຕນີ້ກະຢືນຢູ່ນີ້ລະ ເຕັມຢູ່ນີ້ ໂອ ຢາກຊາບວ່າ
ປວງຊົນທີ່ມາປະທ້ວງນີ້ມີຫຼາຍປານໃດເນາະ ມາກມາຍ ມາກມາຍ ໂອ ມາກມາຍເນາະ ກະແປວ່າຄຶກຄື້ນເຕີບແລ້ວເນາະການປະທ້ວງນີ້ ມາເລື້ອຍໆ ເພາະວ່າດຽວນີ້ຄົນເຮົານີ້ຕາມນັດກັນ 10 ໂມງຫາ 12 ໂມງ ແຕ່ຕອນນີ້ຫາກະ 10 ໂມງປາຍເນາະ ອືມ ກະ ເລີ່ມມາ ເລີ່ມມາ ທະຍອຍມາ ທະຍອຍມາ ທະຍອຍມາ ເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ໂອ ເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຄຶກຄັກຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແມ່ນບໍ່ ເຈົ້າ ແລ້ວອັນນັ້ນ ພວກເພິ່ນມາຕີກ໊ອບນີ້ ແມ່ນວ່ າມີການຊີງຖ້ວຍຂອງທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ທີ່ວ່າປະຈຳການຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີນີ້ນະ ແມ່ນວ່າ ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າຖ້ວຍຫັ້ນໃຫຍ່ປານໃດ ລາງວັນທີ 1 ເພິ່ ນນີ້ນະ ກະຄືວ່າໄດ້ ອ່າ ປີ້ເຄື່ອງບິນ ໄປກັບເນາະ ໜຶ່ງທີ່ນັ່ງ ຂອງໄປເມືອງລາວເນາະ ໂອ ລາງວັນຫັ້ນບໍ ລາງວັນເພິ່ນຫັ້ນລະ ແລ້ວແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນ ໃຜເສຍຄ່າເດີ່ນກ໊ອບຕີຫັ້ນ ແມ່ນ ແມ່ນບຸກຄົນເສຍເອງບໍ່ ຫຼືວ່າ ສ ະຖານທູດເປັນໂລງລະນາຍ ເປັນຄົນໂລງລະນາຍຈ່າຍຄ່າສະໜາມກ໊ອບ ໂອ ຕີຟຣີແລ້ວກະ ຄັນໄດ້ທີໜຶ່ງ ກະແປວ່າໄດ້ລາງວັນ ໄດ້ປີ້ຍົນເມືອລາວວ່າຕິ ເຈົ້າ ແລ້ວພວກທ່ານບໍ່ຢາກເມືອລາວບໍ່

ແມ່ນພວກເກີດໃຫຍ່ນຳຫຼັງບໍ່ ຫຼືວ່າພວກທີ່ວ່າໜີມາຈາກເມືອງລາວ ຫຼືວ່າມາແຕ່ນ້ອຍໆ ຫຼືວ່າມາເກີດຢູ່ນີ້ ອ່າ ກະສ່ວນ ສ່ວນມາກ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເບິ່ງນີ້ ກະອາດຈະໃຫຍ່ມາຈາກເມືອງລາວກະມີ ຜູ້ອັນນະ ມາ ມາໃຫຍ່ຢູ່ ຢູ່ແຫ່ງນີ້ກະມີ ແຕ່ສ່ວນມາກກະແມ່ນຄົນເກີດມາແຕ່ເມືອງລາວຫັ້ນລະ ສະເລ່ຍແລ້ວນີ້ ອາຍຸພວກທີ່ວ່າມາຮ່ວມແຂ່ງຂັນຕີກ໊ອບກັບສະຖານທູດນີ້ ອາຍຸປະມານເທົ່າໃດເນາະ ສະເລ່ຍແລ້ວນີ້ນະ ອ່າ ປ ະມານ 45 50 ປາຍປີເນາະ ຕາມເບິ່ງນີ້ ໂອ ກໍແປວ່າພວກເຫີມທັງນັ້ນແຫຼະເນາະ ເຈົ້າ ຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຫຼາຍໆ ທີ່ກະລຸນາໃຫ້ສຳພາດໃນມື້ນີ້ ກໍຂອບໃຈນຳ ຂອບໃຈຫຼາຍ ໂອເຄ ບ໊າຍບາຍ ບ໊າຍບາຍ
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.